ئۇيغۇر تىلىنى قوغداش، تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىدا ئۇيغۇرلار مەسىلىسىگە مەسئۇل ئەمەلدار تەيىنلەش قاتارلىق ماددىلارنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالغان بۇ قانۇن لايىھەسى بۇ يىل ئىككىنچى ئايدا ئامېرىكا ئاۋام پالاتاسى تەرىپىدىن ماقۇللانغان مەلۇم بولۇشىچە بۇ قانۇن لايىھەسىدە ئامېرىكىنىڭ ئۆزەك ئىشلەپچىقىرىشىغا ئەللىك ئىككى مىليارد دوللار ھالقىلىق ساھەلەرنىڭ تەمىنات زەنجىرىنى ياخشىلاشقا قىرىق بەش مىليارد دوللار كەشپىيات ۋە ئىلمىي تەتقىقات ئىشلىرىغا بىر يۈز ئاتمىش مىليارد دوللار ئاجرىتىلغانىكەن بۇ قانۇن لايىھەسىنىڭ كېڭەش پالاتاسىدىكى نۇسخىسى ئۆتكەن يىلى ماقۇللانغان بولۇپ، نۆۋەتتە ھەر ئىككى پالاتا بۇ قانۇننىڭ پىرېزدېنتقا يوللىنىدىغان ئاخىرقى نۇسخىسى ئۈستىدە سۆزلىشىۋاتقان ئىدى. بلومبېرگ خەۋەرلىرىنىڭ ئېيتىشىچە، پىرېزدېنت بايدېن ئۆتكەن سەيشەنبە كۈنى ئالاباما شتاتىنىڭ تروي شەھىرىنى كۆزدىن كەچۈرگەندە، تۈپ ئاساسىدىن ئالغاندا بۇ بىر دۆلەت بىخەتەرلىك مەسىلىسى، مانا بۇ خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ بۇ قانۇنغا قارشى كىشىلەرنى ئىشقا سېلىۋاتقانلىقىنىڭ سەۋەبى. بۇ دېموكراتلار بىلەن جۇمھۇرىيەتچىلەرنى بىرلەشتۈرىدىغان مەسىلە شۇڭا بۇنى تاماملايلى دېگەن بۇ پرېزىدېنت بايدېننىڭ تۇنجى قېتىم خىتاينى ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىنىڭ قانۇن چىقىرىش جەريانىغا قول تىقىش بىلەن ئەيىبلىشىدۇر بلومبېرگ خەۋەرلىرىنىڭ ئېيتىشىچە بايدېن بۇ سۆزلەرنى سۆزىنىڭ ئاساسلىق نۇقتىسى ئۇكرائىنا ئۇرۇشىغا مەركەزلەشكەن بىر ۋاقىتتا ئېيتقان بولۇپ بۇ ئۇنىڭ ھازىرغا قەدەر خىتايغا قاراتقان ئەڭ قاتتىق تەنقىدى بولۇپ ھېسابلىنىدىكەن خەۋەردە بىلدۈرۈشىچە خىتاينىڭ ئامېرىكىدىكى ئەلچىخانىسى بايدىننىڭ سۆزىگە ئىنكاس قايتۇرۇش ھەققىدىكى تەلەپكە جاۋاب بەرمىگەن ئاق سارايمۇ بايدىننىڭ سۆزىگە ئىلگىرىلەپ چۈشەنچە بېرىشنى رەت قىلغان خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر ئېلىدا ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن باشلاپ كەڭ كۆلەملىك قۇرۇشقا باشلىغان قولايلىق ساقچى پونكىتلىرىدىن كېيىن ئەمدى قولايلىق يېزا كەنتلەرنى قۇرۇشقا كىرىشكەن خىتاي تاراتقۇلىرىنىڭ خەۋىرىدىن مەلۇم بولۇشىچە، خىتاينىڭ قولايلىق يېزا-كەنتلەر قۇرۇلۇشى ئۇيغۇر نوپۇسىنىڭ ئاساسلىق مەركىزى ۋە ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنىڭ نەچچە مىڭ يىللىق بۆشۈكى بولغان قەشقەردىن باشلانغان. يەرلىك دائىرىلەر خىتاي تاراتقۇلىرىغا بەرگەن ئۇچۇرلىرىدا قەشقەردىن باشلانغان بۇ قۇرۇلۇشقا ئىككى يۈز مىليون يۈەن ئاجرىتىلغانلىقىنى بىلدۈرگەن. خىتاي خەۋەرلەر تورىنىڭ ئاشكارىلىشىچە، قەشقەر ۋىلايەتلىك يېزا- كەنتلەرنى گۈللەندۈرۈش ئىدارىسى قەشقەر ۋىلايىتىدىكى ئىككى يۈز بىر يېزا- كەنتنىڭ ئىشلەشكە ۋە ئولتۇرۇشقا قولايلىق يېزا- كەنت بەرپا قىلىش قۇرۇلۇشىدىكى ئۈلگىلىك سىناق نۇقتىسىغا كىرگۈزۈلگەنلىكى ۋە ئۇنىڭغا ئىككى يۈز مىليون يۈەن ئاجرىتىلغانلىقىنى ئېيتقان. خەۋەردە يوپۇرغا ناھىيەسىنىڭ سىيەك يېزىسى يۇقىرىقى بولمان كەنتى خىتاينىڭ قولايلىق يېزا كەنت قۇرۇلۇشىدىكى ئۈلگىلىك سىناق نۇقتىلىرىنىڭ بىرى ئىكەنلىكىنى بىلدۈرگەن كۆزەتكۈچىلەرنىڭ ئېيتىشىچە ئەمەلىيەتتە بۇ قۇرۇلۇش ئۇيغۇر دېھقانلىرىنى يەنىمۇ ئىلگىرىلەپ شەخسىي مۈلۈك ۋە تېرىلغۇ يەر زېمىنلىرىدىن ئايرىپ ئۇلارنى ئومۇميۈزلۈك ئىشلەمچىلەرگە ئايلاندۇرۇپ خىتاي كارخانىلىرىغا باغلاش پىلانىنىڭ بىر پارچىسى ئىكەن. ئۇيغۇر رايونىنىڭ ۋەزىيىتىگە يېقىندىن دىققەت قىلىپ كېلىۋاتقان مۇتەخەسسىسلەرنىڭ ئىلگىرى سۈرۈشىچە، خىتاي دائىرىلىرى بۇ ئارقىلىق ئۇيغۇر جەمئىيىتىنى پارچىلاش، ئۇلارنى تېخىمۇ ئاسان كونترول قىلىش ۋە جەمئىيەتتىكى تەسىرىنى تېخىمۇ ئاجىزلىتىشنى مەقسەت قىلماقتا ئىكەن. خىتاي دائىرىلىرىنىڭ تاراتقۇلارغا ئېيتىشىچە، يوپۇرغا ناھىيەسىنىڭ يۇقىرىقى بولمان كەنتىنىڭ ئۆزىدىلا توققۇز يۈز يىگىرمە بەش نەپەر ئەمگەك كۈچى ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇلغان. قەشقەردىكى يەرلىك دائىرىلەر، ئىككى يۈز مىليون يۈەن مەبلەغنىڭ يۇقىرىقى ئىككى يۈز بىر ئۈلگىلىك يېزا كەنتى ئىشلەپچىقىرىش ئۇل ئەسلىھەلەر ۋە ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇشقا سەرپ قىلىنىدىغانلىقىنى ئېيتقان.
گېرمانىيىلىك تەتقىقاتچىلار ئادىداس پۇما ھيوگو بوس قاتارلىق دۇنياغا داڭلىق ماركىلارنىڭ مەھسۇلاتلىرىنى ئىزوتوپلۇق ئانالىز قىلىش ئارقىلىق بۇ مەھسۇلاتلاردا شىنجاڭ پاختىسىنىڭ ئىزى بارلىقىنى بايقىغان ئەنگلىيەدىكى مۇھاپىزەتچى گېزىتىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە، گېرمانىيەنىڭ ياۋروپاغا داڭلىق ئاگروئىزولاب تەجرىبىخانىسى بىلەن خاگشيول نېدېررېين ئۇنىۋېرسىتېتىدىكى تەتقىقاتچىلار پۇما، ھيوگو بوس ۋە ئادىداس قاتارلىق ماركىلارنىڭ مايكىلىرى ئۈستىدىن ئىزوتوپلۇق ئانالىز ئېلىپ بېرىپ يۇقارقى نەتىجىگە ئېرىشكەن. خەۋەردە ئىزوتوپلۇق ئانالىز نەتىجىسى يۇقارقى گېرمانىيە شىركەتلىرىنىڭ تەمىنات زەنجىرىنى يۆتكەش توغرىسىدىكى ۋەدىلىرىگە زىت بولۇپ چىققانلىقى، ھيۇگو بوسنىڭ ئۆتكەن يىلى ئونىنچى ئايدا مەھسۇلاتلىرىنى يەر شارى ئۆلچەملىرىگە ماس ھالغا كەلتۈرگەنلىكىنى ئېلان قىلغانلىقى پۇمانىڭ شىنجاڭ بىلەن بىۋاسىتە ياكى ۋاسىتىلىك سودا ئالاقىمىز يوق دەپ جاكارلىغانلىقى تەكىتلەنگەن مۇھاپىزەتچى گېزىتىنىڭ ئېيتىشىچە ئاگروئىزولاب تەجرىبىخانىسىنىڭ تەتقىقاتچىسى ماركۇس بونېر پاختا تەركىبىدىكى ئىزوتوپ بارماق ئىزى ناھايىتى ئېنىق بولۇپ ئۇنى باشقا دۆلەتلەردىن ھەتتا خىتاينىڭ باشقا رايونلىرىدىن كەلگەن پاختىدىن پەرقلەندۈرگىلى بولىدۇ دېگەن خەۋەردە ئېيتىلىشىچە، شىنجاڭ پاختىسىنىڭ ئىزلىرى ئادىداس، پۇما، ھيوگو بوس قاتارلىق ماركىلاردىن باشقا گېرمانىيەنىڭ داڭلىق دالا كىيىم ماركىسى جاك ۋولفسكىندىنمۇ بايقالغان. مۇھاپىزەتچى گېزىتىنىڭ ئېيتىشىچە، ئۇلار يۇقىرىقى شىركەتلەر بىلەن ئالاقىلەشكەن بولۇپ، پۇما شىركىتى شىنجاڭ پاختىسى ئىشلىتىدىغانلىقىنى رەت قىلغان، ئادىداس شىركىتى بولسا باشقا دۆلەتلەرنىڭ پاختىسىنى ئىشلىتىۋاتقانلىقى، پاختىنى باشقا دۆلەتلەردىنلا مەنبە قىلىدىغانلىقى،

يېقىندا رادىيومىز تېخنىكا بۆلۈمى قەشقەر چوڭ بازار ئۈستىدىن سۈنئىي ھەمراھ تەكشۈرۈش ئەپ بېرىپ، مەزكۇر بازارنىڭ ئاساسەن چېقىلىپ بولغانلىقىنى يەنە بىر قېتىم دەلىللىدى. تۆۋەندە مۇخبىرىمىز شۆھرەت ھوشۇرنىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان پىروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. جەمئىيەتتە يېڭى بازار ۋە چوڭ بازار دەپ ئىككى خىل ئاتىلىدىغان رەسمىيلەشكەن نامى قەشقەر ئوتتۇرا ۋە غەربىي ئاسىيا سودا مەركىزى بولغان بۇ بازارنىڭ چېقىلغانلىقى ئەڭ ئاۋۋال ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردىن مەلۇم بولغان. ئەمما ئۇيغۇرلارنىڭ ھاياتىدا ئۇنىۋېرسال ئەھمىيەتكە ئىگە بولغان بۇ بازارنىڭ چېقىلىشى ھەققىدە ئۇيغۇر رايونىدىكى رەسمىي ئاخبارات ۋاسىتىلىرىدا ۋە ھۆججەت ماتېرىياللىرىدا ھېچقانداق مەلۇمات بېرىلمىگەن. بىز ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردىن مەزكۇر بازاردىكى دۇكاندارلارنىڭ شىكايەتلىرىنى ئاڭلىغاندىن كېيىن، ئالاقىدار ئىدارە ئورگانلارغا تېلېفون قىلىپ، بۇ بازارنىڭ چېقىلغانلىق ئۇچۇرىنى ئېنىقلىغانىدۇق. بۇ ھازىر شۇ ئىش قانداقراق كېتىپ بارىدۇ. بۇ بۇ ئىشتا يەنى داۋاملىق شۇ نارازى بولاۋاتقانلار بارمۇ يوقمۇ ھازىر؟ بۇنى بىزدە زىماۋۇر قىز ھايلىپ جىنخايلى قىلىۋاتقان ئىش. شۇنى ئاشۇ ئىش دەۋرىدە چاقىرغاننى چېقىپ، چاقىرمايۋاتقاننى شۇ خىزمەت ئىشلەپ قىلىۋاتىدۇ دەپ قىلىپ بولامدى. گەرچە ئەينى چاغدىكى ئېنىقلاشلىرىمىزدا بازارنىڭ چېقىلغانلىقى دەلىللىنىپ بولغان بولسىمۇ، شىنخۇا ئاگېنتلىقى بۇ يىل ئوتتۇز بىرىنچى مارت كۈنى، يەنى خەۋەرلىرىمىز بېرىلىپ ئىككى ھەپتىدىن كېيىن

مەزكۇر بازار ھەققىدىكى ئۇچۇرنى تېخىمۇ ئايدىڭلاشتۇرۇش ئۈچۈن بازارنىڭ قۇرۇلۇشى ئۈستىدىن سۈنئىي ھەمراھ تېخنىكىسى بىلەن تەكشۈرۈش ئېلىپ باردى. تەكشۈرۈش نەتىجىسىدە بازارنىڭ ئاساسەن دېگۈدەك چېقىلىپ بولغانلىقى قايتىدىن دەلىللەندى. سۈنئىي ھەمراھ سۈرەتلىرىدىن مەلۇم بولۇشىچە، مەزكۇر بازارنىڭ ئارقا ۋە يان قىسمى پۈتۈنلەي چېقىلىپ بولغان. بازارنىڭ ئالدى قىسمىدىكى قۇرۇلۇشلارنىڭ دەرۋازا ۋە بىر قىسىم تاملىرى قېپ قالغان ۋە قاڭالتىرلىق ئۆگزىسى پۈتۈنلەي بۇزۇۋېتىلگەن.

بايان قىلغان، ئۇ خىتاي دائىرىلىرىنىڭ بۇ بازارنى چېقىش ئارقىلىق ئۇيغۇرلارنى بىر تەرەپتىن ئىقتىسادىي كۈچىدىن ئايرىپ تاشلاش، يەنە بىر جەھەتتىن ئۆزئارا زىچ ئۇچرىشىدىغان بىر ئاممىۋى سورۇندىن ئايرىپ تاشلاش، بۇ ئارقىلىق ئۇيغۇرلارنى ئاخىرقى قورغاندىنمۇ مەھرۇم قالدۇرۇپ، خىتايغا تېخىمۇ بېقىندۇرۇش مەقسىتىگە يەتمەكچى ئىكەنلىكىنى ئەسكەرتكەن. قاسىمجان ئابدۇرېھىمنىڭ بايان قىلىشىچە، خىتاي مەزكۇر مەقسەتكە يېتىش ئۈچۈن ئون ئون بەش يىللار بۇرۇن قەشقەر چوڭ بازارغا يانداش ھەشەمەتلىك يېڭى بازارلارنى سالغان. بۇ بازارنى تارقىتىش بۇرۇنلا توقسىنىنچى يىللاردىلا بۇ پىلان بار پىلان. يېقىنقى يىگىرمە يىلدا خىتاي ھەر خىل بازارلارنى قەشقەردە ئەتراپىدا ياساپ باققان يەنى قەۋەتلىك كاتتا قىلىپ ياساپ باققان لېكىن ھەممىسى چۆلگە ئايلىنىپ قالغان دە خىتاينىڭ سالغان مەبلەغلىرى سەۋەبى ئۇيغۇرلار ئۇ ياققا بارمايدۇ.

ئۇيغۇر ناخشىچى ئەركىن ئابدۇللانىڭ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن بۇيان ئامېرىكىنىڭ لوس ئانژېلېس شەھىرىدە ياشاۋاتقانلىقى مەلۇم بولغان ئىدى ئۇزۇن مەزگىل سۈكۈتتە تۇرغان ناخشىچى ئەركىن ئابدۇللا يېقىندا ئېلان بېرىپ ئۈچىنچى ماي روزى ھېيت كۈنى مەن شىنجاڭدىن كەلدىم پروگراممىسىدا يېڭى ناخشىلىرىنى تاماشىبىنلارغا سۇنىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن بىر نەچچە كۈندىن بۇيان فېيسبوك قاتارلىق ئىجتىمائىي ئالاقە مۇنبەرلىرىدە ئەركىن ئابدۇللانىڭ بۇ ئېلانىغا قارشى ئۇيغۇرلارنىڭ نارازىلىق ۋە ئەيىبلەش ئىنكاسلىرى بېرىلمەكتە ئۇنداقتا ئەركىن ئابدۇللانىڭ مەن شىنجاڭدىن كەلدىم پروگراممىسىغا قاتنىشىشى نېمە ئۈچۈن قارشىلىققا ئۇچرىدى تۆەندە مۇخبىرىمىز مېھرىباننىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان پروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولسۇن ناخشىچى ئەركىن ئابدۇللا ئۆتكەن ئەسىرنىڭ توقسىنىنچى يىللىرىدىن بۇيان

ئۇيغۇر دىيارىدا سەنئەتكارلارنى ئۆز ئىچىگە ئالغان مۇتلەق كۆپ قىسىم ئۇيغۇر سەرخىللىرى تۇتقۇن قىلىنغان. ئۇيغۇرلار تارىخنىڭ ئەڭ قاراڭغۇ دەۋرلىرىنى بېشىدىن ئۆتكۈزۈۋاتقان يېقىنقى بەش يىلدىن بۇيان ئەركىن دۇنيادا سۈكۈت قىلىپ تۇرۇۋاتقانلىقى مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇر جامائىتىدە كۆپلىگەن سوئاللارنى پەيدا قىلغان ئىدى.

نۇرغۇن كىشىلەر بۇ ھەقتە ئىنكاس يېزىپ، ئەركىن ئابدۇللانىڭ ئامېرىكىدەك ئەركىن ۋە دېموكراتىك دۆلەتتە ياشاپ تۇرۇقلۇق خىتاي تەشكىللىگەن مەن شىنجاڭدىن كەلدىم ناملىق تەشۋىقات پروگراممىسىدا ناخشا ئېيتماقچى بولغانلىقىنى قاتتىق ئەيىبلىگەن. ئۇلار يەنە ئۇيغۇرلار پۈتكۈل مىللەت گەۋدىسى بىلەن خىتاينىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىقىغا ئۇچراۋاتقان بۈگۈنكى كۈندە ئەركىن ئابدۇللانىڭ ئۆز خەلقىنىڭ ئاۋازى بولماي، بەلكى خىتاينىڭ تەشۋىقات پروگراممىسىدا ناخشا ئېيتماقچى بولغانلىقى ئۇنىڭ تارىخنىڭ خاتا تەرىپىدە تۇرۇۋاتقانلىقىنىڭ ئىسپاتى دەپ قارىماقتا. بىز بۇ مۇناسىۋەت بىلەن ناخشىچى ئەركىن ئابدۇللانىڭ بۇ مەسىلىدىكى شەخسىي پىكرى ۋە قاراشلىرىنى ئېلىپ كۆرۈشكە تىرىشتۇق. Please leave your message for. ھالبۇكى، ناخشىچى ئەركىن ئابدۇللا بىزنىڭ ئارقا-ئارقىدىن ئۇرغان تېلېفونلىرىمىزنى جاۋابسىز قالدۇردى. ئامېرىكا ئالەم قاتنىشى ئىدارىسىنىڭ ئىنژېنېرى دوكتور ئەركىن سىدىق ئەپەندى بۇ ھەقتە زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ، ناخشىچى ئەركىن ئابدۇللانىڭ ئۆزلىرى بىلەن بىللە كالىفورنىيە شتاتىنىڭ لوس-ئانژېلېس شەھىرىدە ياشايدىغانلىقىنى، ئەمما ئۇنىڭ كالىفورنىيەدىكى ئۇيغۇرلار تەشكىللىگەن پائالىيەتلەرگە قاتناشمايدىغانلىقىنى، ئۇنىڭ ئالاقە دائىرىسىنىڭ پەقەتلا خىتايغا ئەركىن بېرىپ كېلەلەيدىغان بىر تۈركۈم كىشىلەر ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى. ئەمدى ئۇ ئەركىن ئابدۇللا مانا شۇ مەن تۇرۇۋاتقان لوس ئانژېلېس رايونىدا تۇرىدىكەن. ھازىرغا قەدەر بىرەر قېتىم كۆرۈشۈپ باقمىدىم. مەن بارغان ئۇيغۇرلارنىڭكى يىغىلىشلىرىدا ئۇ ئەركىن يوق. ئۇ ئەركىننى ھېلىقى بىرەر ئۇيغۇرلارنىڭ يىغىلىشىغا كېلىپ كېتىپتۇ دەپمۇ ئاڭلاپ باقمىدىم. ئۇلارنىڭكى ئۆزىنىڭكى بىر چەمبىرىكى بار ئوخشايدۇ، ئارىلىشىپ ئۆتىدىغان، خىتايغا بېرىپ كېلەلەيدىغان مۇشۇنداق بىر گۇرۇپپا ئادەملەرنىڭكى. ئاشۇلار ئارىلىشىپ ئۆتىدىغان ئوخشايدۇ، شەخسەن مەن قەتئىي كۆرۈشۈپ باقمىدىم.
دوكتور ئەركىن سىدىق ئەپەندىنىڭ تەكىتلىشىچە، مىليونلىغان ئۇيغۇرلار لاگېرلارغا قامالغان، بىر پۈتۈن مىللەت گەۋدىسى بويىچە ئىرقىي قىرغىنچىلىققا ئۇچراۋاتقان بۈگۈنكىدەك ئېغىر كۈنلەردە ئەركىن ئابدۇللادەك بىر ناخشا چولپىنىنىڭ ئامېرىكىدا ياشاپ تۇرۇپمۇ بۇ ئەھۋالغا قارىتا ھېچقانداق ئىنكاس بىلدۈرمەسلىكى كىشىنى ئەپسۇسلاندۇرىدىكەن.
خىتاي ھاكىمىيىتى ئۇيغۇرلار ئۈچۈن بىر قاتىل. ئەمدى مۇشۇ قاتىلنىڭكى ھازىرلاپ بەرگەن سورۇندا ئويۇن قويۇش، بۇ پىرىنسىپ جەھەتتىن ئېلىپ ئېيتقان چاغدا بۇ بىر خائىنلىق. مىللەتكە قىلغان خائىنلىق بۇ. ئەمدى بۇ چەت ئەلدىكى سەنئەتكارلار ئۈچۈن ئۇيغۇرلارنى ئوچۇق-ئاشكارا قوللاپ ئوتتۇرىغا چىقمىسىمۇ، سۈكۈت قىلىش ياكى خىتايدىن يىراق تۇرۇش ئىمكانىيىتى بار بۇلارنىڭ پۈتۈنلەي. بۇلار ئاشۇنداق تۇرسىمۇ يەنە بېرىپ خىتاي تەييارلاپ بەرگەن سورۇندا ئويۇن قويۇش بۇنى ھېچقانداق بىر مىللەت ئادىمى قوبۇل قىلالمايدۇ. ھازىر ئەمدى خىتاي. ئۇيغۇر مەسىلىسىدە پۈتۈن دۇنيانىڭ كۆزىنى بوياۋاتىدۇ، ئالدامچىلىق قىلىۋاتىدۇ. تېخىمۇ شۇنداق قىلماقچى. يېقىندا BDT دىن بىر ئۆمەك بارماقچى بوۋاتىدۇ. مۇشۇنىڭغىمۇ ھازىر دۇنيانىڭ كۆزىنى بوياشقا بويايمىز دەپ ناھايىتى تىپىرلاپ كەتتى بۇلار. ئەركىن ئابدۇللانىڭكى قىلىۋاتقان قىلىقى، قىلغان ئىشى رەسمىي خىتاينىڭكى شۇ جەھەتتىكى سۇيىقەستىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشتا ناھايىتى مۇھىم رول ئوينايدۇ. ئۇيغۇر مىللىتى ئۈچۈن پۈتۈنلەي زىيانلىق، بۇ بىر مىللەتكە قىلغان ئاسىيلىق بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. دوكتور ئەركىن سىدىق ئەپەندى يەنە بۈگۈنكى كۈندە چەت ئەللەردە ئۆزىنىڭ سەنئەت نومۇرلىرى ئارقىلىق ئۇيغۇرلارنىڭ قىيىن ۋەزىيىتىنى دۇنياغا ئاڭلىتىپ كېلىۋاتقان ئۇيغۇر سەنئەتكارلىرىنىڭ ئەركىن ئابدۇللا بىلەن روشەن سېلىشتۇرما ھاسىل قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈردى. ئاۋسترالىيەدە ئۇيغۇر مۇقام ئانسامبىلىنى قۇرۇپ، شەھەرمۇ شەھەر يۈرۈپ ئۇيغۇر مۇقاملىرىنى ئېيتىش ئارقىلىق ئۇيغۇرلارنىڭ ئەھۋالىنى ئاڭلىتىپ كېلىۋاتقان مۇقامچى شۆھرەت تۇرسۇن ئەپەندىنىڭ قارىشىچە، سەنئەتكارنىڭ ئۆز كەسپى ئۈچۈن بەزىدە تاللاشقا دۇچ كېلىدىغان مەزگىللىرىمۇ بولىدىكەن. بۇ چەت ئەل ئۆزىڭىز بىلىسىز، سەنئەتكارلار بولۇپمۇ ھېلىقى نازۇك بولىدۇ. بۇ چەت ئەل دېگەندە ھەممە ئادەمنىڭ ئەركىنلىكى بولىدۇ. ئەمما بۇلارغا سەن ئانى قىلدىڭ، مانى قىلدىڭ دەپ بىز ئۇنى كېسىپ ئېيتالمايمىزچۇ؟ يامان يېرى. بولۇپمۇ سەنئەتكارلارغا.
مېنىڭچە بولغاندا ئەركىنمۇ ئۇنداق نېمە قىلمىغان بىلەن بىزنىڭ سەنئىتىمىزنى ئۇمۇ قوللاپ تۇرىدۇ. ئۇنىڭغا مەن بۇرۇن مۇشۇ مۇقام ئېچىلغان چاغدا مەن تېلېفون قىلىپ، سەنمۇ كېلىپ قاتناشقىن، دېدىم. ئاكا، مەن بىر مەزگىل، مېنىڭ شۇنداق ئوتتەك بارغۇم بار يېنىڭىزغا، بىر مەزگىل مەن يېڭى كەلدىم، بىر مەزگىل مۇشۇ تۇرۇپ تۇراي. ئوبوي دېگەچكە مەن توغرا چۈشەندىم، بولىدۇ ئۇكا، قاچاندا ئۆزۈڭ خالاپ كەلگەن چاغ، كەلگىن كەلگەندە كەل، دېدىم. بولىدۇ ئاكا، مەن بىر كۈندە مەن ئۆزۈم سىزنى ئىزدەپ بارىمەن، دېدى. ئۇنى مەن قوبۇل قىلدىم.
ئەمما ئۇ يەنىلا ئۆز كەسىپدىشى ئەركىن ئابدۇللانىڭ ئۇيغۇر خەلقى سۆيگەن بىر ناخشىچى بولۇش سۈپىتى بىلەن تارىخنىڭ خاتا تەرىپىدە تۇرماسلىقىنى ئۈمىد قىلىدىكەن.
ئەركىن ئابدۇللا ئىنىمىز بۇ خېلى بىر ياخشى ئىنىمىزدى. خەنزۇچە ئۇيغۇرچە قىلىپ چىقارغىنىنى كۆردۈم، ئەمما مەنمۇ بىراز ئەجەب مانداق قىپتۇ بۇ ئىنىمىز خېلى.

ئۇنى مەن بىلمىدىم. ئەنگلىيەدىكى ئۇيغۇر پائالىيەتچىسى رەھىمە مەھمۇت خانىم ئۆز نۆۋىتىدە يىللاردىن بۇيان لوندون ئۇيغۇر ئانسامبلىدا ئۆزىنىڭ ياڭراق ناخشىلىرى بىلەن ئۇيغۇرلارنى تونۇتۇشتا تۆھپە قوشۇپ كەلگەن سەنئەتچىلەرنىڭ بىرى. رەھىمە مەھمۇت خانىم يېقىندا رادىيومىز زىيارىتىنى قوبۇل قىلغىنىدا، سەنئەتكارنىڭ ئۆز خەلقىنىڭ بېشىغا ئېغىر كۈنلەر كەلگەندە ئۆزىنىڭ ۋىجدانىي بۇرچىنى ھەممىدىن ئۈستۈن قويالىشى كېرەكلىكىنى تەكىتلىگەن ئىدى.
مەنمۇ بىر پائالىيەتچى بولىمە دەپ مۇنداق بىر پىلانلىرىممۇ يوق ئىدى. ئەمما مۇشۇ شارائەت بىزنىڭكى ھازىرقى قىلىۋاتقان خىزمەتلىرىمىزگە شۇ مەجبۇرلىدى. بۇ ۋەتەندىكى زۇلۇم قانچىلىك ئاشقانسېرى بىزگە ئوخشاش پائالىيەتچىلەرنىڭكى ئۆزىمىزنىڭكى ۋەتىنىمىزگە بولغان سۆيگۈمىز ۋە شۇ ئىنسان ھەقلىرىنى دۇنياغا ئاڭلىتىش ۋە ئۆزىمىزنىڭ ئەركىنلىك ئۈچۈن كۈرەش قىلىش تېخىمۇ بىر خىل مەجبۇرىيەت، تېخىمۇ بىر مەسئۇلىيەت بولۇپ قالدى. مۇشۇ بىزنىڭكى بىر مەركەز پىلانىمىز ۋە ياشايدىغان بىر مەقسىتىمىزگە ئايلىنىپ قالدى. شىۋېتسىيەدىكى ئۇيغۇر سەنئەتكار مۇختەر ئابدۇكېرىم جانباز ئەپەندىمۇ بۇ مۇناسىۋەت بىلەن رادىيومىز زىيارىتىنى قوبۇل قىلدى. ئۇ ئۇيغۇر خەلقى تەرىپىدىن ناخشا چولپىنى دەپ ھۆرمەتلەنگەن گىتار شاھى دېگەندەك شەرەپلىك ناملارغا نائىل بولغان ناخشىچى ئەركىن ئابدۇللانىڭ ئۇيغۇرلار تارىخنىڭ ئەڭ ئېغىر دەقىقىلىرىدە تۇرۇۋاتقان بۈگۈنكى كۈندە، يەنى بۇ يىللىق نورۇز ھارپىسىدا مەخسۇس ئېلان بېرىپ خىتاي تەشكىللىگەن مەن شىنجاڭدىن كەلدىم ناملىق پروگراممىدا ناخشا ئېيتماقچى بولغانلىقىنى ھەقىقەتەنمۇ ئەپسۇنارلىق ۋە ئېچىنارلىق ئەھۋال دەپ بىلدۈردى.
ئەركىن ئابدۇللا ناخشىچىمىزنى خەلقىمىز ۋەتەن ئىچىدە بولسۇن، سىرتىدا بولسۇن، ھەممەيلەن ناھايىتى ياخشى كۆرىدۇ. ھۆرمەتكە سازاۋەر، داڭ چىقارغان ناخشىچىمىز بولاپ ھېسابلىنىدۇ. شەخسەن مەنمۇ ناخشىلىرىنى ناھايىتى ياخشى كۆرىمەن. بىزنىڭكى ئۇيغۇر ياۋروپا ئانسامبىلىدا ئەركىن ئابدۇللانىڭكى شاگىرتلىرى بار، ناھايىتى ئوخشاش شەكىلدە ناخشىلىرىنى ئوقۇيدىغان، گىتار چالىدىغان.

ئۆز خەلقىنى ياخشى كۆرىدۇ، ئۆز خەلقىنىڭ سەنئىتىنى ياخشى كۆرىدۇ. بىر خەلقپەرۋەر، يەنى ۋىجدانلىق بىر ناخشىچى دەپ قارايمىز. لېكىن ئەمدى مۇشۇ مەن شىنجاڭدىن كەلدىم دېگەن پروگرامما قاتناشقاندىن كېيىن چەت ئەلدىكى ئىخلاسمەنلىرى، يەنى ئەگەشكۈچىلىرى، يەنى ئاۋام خەلق بولسۇن، بۇنىڭغا نىسبەتەن نارازىلىق كەيپىياتى بولاپ قېلىشى سەۋەب، ئۆزى بىر ياخشى كۆرگەن ناخشىچىنىڭكى ئۆزى خالىمايدىغان، يەنى ئۆزىنىڭ ئارزۇسىدەك بولمىغان بىر پائالىيەتكە قاتناشقانلىقىدىن نارازى بولاپ، پىكىرلەر چۈشكەن بولۇشى مۇمكىن دەپ قارايمەن. ئەسلىدە بىر خەلق سۆيگەن بىر ناخشىچى بولۇش سالاھىيىتى بىلەن مەيلى ئامېرىكىدا بولسۇن، مەيلى باشقا ياۋروپادا بولسۇن، نەدە بولسۇن خەلق بىلەن بىر سەپتە تۇرۇپ، سۈيىدە ئېقىپ، ئوتىدا كۆيگەن بولسا تېخىمۇ ياخشى بولار ئىدى دەپ قارايمەن ئەمدى قالغاننى ئەمدى ئۆزى ئەڭ ياخشى بىلىدۇ ئىنشائاللا ئەمدى بۇ مۇشۇنىڭلىق بىلەنلا ئۇ بىر بىر تاياقتا دەپلا تەنقىد بىلەن كۆمۈۋەتسەكمۇ تازا ئادىللىق بولمايدۇ كەلگۈسىدە ئىنشائاللا تېخىمۇ ياخشى نومۇرلارنى ياخشى ناخشىلارنى بىزگە تەمىنلەپ خەلقنى يەنە خۇشال قىلىدۇ دەپ ئويلايمەن ناخشىچى ئەركىن ئابدۇللا مەن شىنجاڭدىن كەلدىم ناملىق پىروگراممىدىكى ناخشىلار ھەققىدە ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا ئېنىق مەلۇمات بەرمىگەن. ئەمما ئۆز كىملىكىنى ئاشكارىلاشنى خالىمىغان بىرەيلەننىڭ رادىيومىزغا بىلدۈرۈشىچە، ئەركىن ئابدۇللانىڭ يوتۇبتىكى مەخسۇس ناخشا ئالبومىدا ئۇنىڭ يېقىنقى بىر نەچچە ئاي ئىچىدە ئېلان قىلغان مېنى ئەسلە، شامال قاتارلىق بىر تۈركۈم يېڭى ناخشىلىرى بىلەن خىتايچە ئېيتقان بىر قىسىم ناخشىلىرى بار ئىكەن. يۇتۇب قانىلىدا يېڭىلىغان ناخشا ئالبومى ئىچىدە ئاتمىش ئۈچ پارچە ناخشا قويۇلغان بولۇپ، بۇ ناخشىلارنىڭ زور كۆپ قىسمىنى ئۇنىڭ خىتاي تىلىدا ئورۇنلىغان ناخشىلىرى تەشكىل قىلغان. مەزكۇر تىزىملىكتىكى ناخشىلار ئىچىدە بىرىنچى بولۇپ تىزىلغىنى خىتايدا بىر مىڭ توققۇز يۈز ئاتمىشىنچى يىللاردا ئىشلەنگەن مۇزتاغقا كەلگەن مېھمان فىلىمىدىكى گۈل نېمە ئۈچۈن شۇنچە قىزىل دېگەن ناخشىنىڭ قايتا ئاككوردلاشتۇرۇپ ئېيتىلغان يېڭى نۇسخىسى ئىكەن. مېھرىبان تەييارلىدى. ئۇيغۇر دىيارىدىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە باستۇرۇش سىياسىتى داۋام قىلىۋاتقاندا، ئەنگلىيە رادىيو-تېلېۋىزىيە شىركىتى BBC مەخسۇس بىر قېتىملىق مۇھاكىمە ئۇيۇشتۇردى. مۇھاكىمىدە جانى سىمس، رايېن تام، ۋە رەھىمە مەھمۇت قاتارلىق مۇتەخەسسىسلەر ئۇيغۇر جەمئىيىتى سەككىز يىللىق قىرغىنچىلىقنى باشتىن كەچۈرۈۋاتقان خىتاي ھۆكۈمىتى ئىزچىل بۇ قىرغىنچىلىقنىڭ مەۋجۇتلۇقىنى ئىنكار قىلىۋاتقان بىر شارائىتتا ئۇيغۇر جەمئىيىتىنىڭ نېمىلەردىن ئايرىلىپ قالغانلىقى شۇنىڭدەك بۇنىڭ كېيىنكى ئەۋلاد ئۇيغۇرلار ئۈچۈن نېمىلەردىن دېرەك بېرىدىغانلىقى توغرىسىدا ئۆز كۆز قاراشلىرىنى بايان قىلدى تۆۋەندە مۇخبىرىمىز ئەزىزنىڭ بۇ ھەقتىكى تەپسىلىي پروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. پۈتۈن دۇنيادىكى مۇسۇلمانلار جامائىتى شادىمانلىق ئىچىدە روزا ھېيت تەنتەنىسىگە چۆمۈلگەندە، ئۇيغۇرلارنىڭمۇ ئۆتكەن نەچچە ئون يىلنىڭ ئالدىدىكىگە ئوخشاشلا بايرام شادلىقىدىن چەتتە قالمىغان ھالدا قەشقەردىكى ھېيتگاھ ئالدىدا توپ بولۇپ ساماغا چۈشكەنلىكى ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا كەڭ يەر ئالدى. ئەمما خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ شۇنچە كۆپ دەلىل ۋە تاغدەك پاكىتلار ئالدىدىمۇ ئۇيغۇر دىيارىدىكى قىرغىنچىلىقنى ئىنكار قىلىۋاتقانلىقى سەۋەبىدىن خىتاينىڭ بۇ خىل تەشۋىقاتلىرىنىڭ ھەرقاچان ئالدىن ياللىۋېلىنغان ئارتىسلارنىڭ قولىدا بارلىققا كەلگەن ساختا كۆرۈنۈش ئىكەنلىكى توغرىسىدىكى يازمىلار شۇنىڭدەك بۇ خىلدىكى سۈنئىي كۆرۈنۈشلەرنىڭ ھېچقاچان ھەقىقەتنى چۈمپەردىلەشكە يارىمايدىغانلىقى ھەققىدىكى خىتابلار ئوتتۇرىغا چىقتى شۇلار قاتارىدا ئەنگلىيە رادىئو شىركىتى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىللىق روزى ھېيت مۇناسىۋىتى بىلەن ئىشلىگەن ئۇيغۇرلار ھەققىدىكى مەخسۇس سۆھبەت پروگراممىسى نۆۋەتتىكى ئۇيغۇر جەمئىيىتىنىڭ ئەڭ جىددىي مەسىلىلىرىنى چۆرىدىگەن ھالدا ئۇيغۇرلارنىڭ تىل مەدەنىيەت ۋە باشقا مىراسلىرىدىن نېمىلەرنىڭ كۆزدىن يىتكەنلىكىگە قاراپ چىقتى بى بى سىنىڭ ئېتىقاد سىرتىدا پروگراممىسى ئۇيۇشتۇرغان بۇ قېتىملىق سۆھبەتتە بى بى سىدا چېچى ئاقارغان مويسىپىت پروگرامما رىياسەتچىسى ئېرنېررى ئالدى بىلەن سۆز ئالدى

God loves those who beneficial to others. Londondىكى ئۇيغۇر پائالىيەتچىلىرىدىن رەھىمە مەھمۇد ئالدى بىلەن سۆز ئېلىپ، ئۆزىنىڭ بالىلىق دەۋرىدىن قالغان ئەسلىمىلىرى ئاساسىدا ئۇيغۇرلاردا ئىسلام دىنىنىڭ قانداق ئىجتىمائىي روللارنى ئويناپ كەلگەنلىكى توغرىسىدا چۈشەنچە بەردى. بولۇپمۇ ئۇنىڭ كىچىك ۋاقىتلىرىدا مىليونلىغان ئۇيغۇر گۆدەكلىرىگە ئوخشاش يوشۇرۇن ھالدا ئائىلىۋى تەربىيەدىن دەسلەپكى دىنىي مەلۇماتلارنى ئۆزلەشتۈرۈش شەكلىدە باشقىلارغا ياخشىلىق قىلغان كىشىنى ئاللا ياخشى كۆرىدۇ، تاماقنى ئىسراپ قىلغان كىشىنى ئاللا ياخشى كۆرمەيدۇ دېگەندەك بىر قاتار ئەقەللىي ئەخلاق ئۆلچەملىرىنى قوبۇل قىلغانلىقى، ئەمدىلىكتە مۇشۇ خىلدىكى ئەخلاق نىزاملىرىنى ئۆزلىرىگە يېتەكچى قىلىۋاتقان ئۇيغۇرلارنى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ تېررورلۇق ۋە ئاشقۇنلۇققا باغلاپ قىرغىن قىلىۋاتقانلىقى ھەققىدىكى سۆزلىرى ئالاھىدە تەسىر قوزغىدى. رەھىمەنىڭ بىلدۈرۈشىچە، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ قىسقا مەزگىللىك ئېچىۋېتىش شامىلىدا ئۇيغۇرلار تۇنجى قېتىم ئىسلام دىنىغا ئاشكارا ئىبادەت قىلالىغان بولسىمۇ، بۇ ھال ئۇزۇنغا بارمىغان.

ئۈچۈن بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسىنىنچى يىللىرى خىتايغا بارغاندا تۇنجى قېتىم كۆرگەن ئۇيغۇرلارنىڭ ئوچۇق يورۇق سۇمباتلىق خۇشچاقچاق مېھماندوست بولۇشتەك ئورتاقلىقىنىڭ ھېلىھەم داۋام قىلىۋاتقانلىقىنى شۇنداقلا ئۇيغۇرلارنىڭ خىتايلاردىن پۈتۈنلەي پەرقلىق مىللىي ئالاھىدىلىككە ئىگە بىر خەلق ئىكەنلىكىنى ئۇلارنىڭ بۇ ماكاندا ياشىغان تارىخىدا خىتاي نوپۇسىنىڭ ھېچقاچان تىلغا ئالغۇدەك سالماقتا بولۇپ باقمىغانلىقىنى ئەمما ئۆتكەن ئەللىك يىلدا بارلىققا كەلگەن ئۆزگىرىشلەرنىڭ مىسلى كۆرۈلمىگەن دەرىجىدە ئۇيغۇرلارنى تارىختىكى ئەڭ زور ۋە ئەڭ ئېغىر مەھكۇملۇققا گىرىپتار قىلغانلىقىنى بايان شۇ قاتاردا تىلغا ئېلىنغان بىر مەسىلە ئۇيغۇرلارنىڭ بىر نەچچە قېتىملىق زورلۇق كۈچى ئارقىلىق قارشىلىق كۆرسىتىش ھەرىكىتى ھەمدە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇنى ئۇيغۇرلارنىڭ تېررورچى ئىكەنلىكىگە ئىسپات قىلىشى بولدى پروفېسسور جواننى سىمىسنىڭ قارىشىچە، ئۇيغۇرلارنىڭ بىر نەچچە قېتىملىق زورلۇق ھەرىكىتىنى تېررورلۇق ئۆلچىمى بويىچە ئۆلچىگەندە، بۇنى ھەقىقەتەنمۇ تېررورلۇق دېيىشكە بولىدىكەن. ئەمما ئۇيغۇرلارنىڭ تېررورلۇق شەكلىدىكى قارشىلىقلىرىغا سەۋەب بولغان تۈپكى ئامىللار، جۈملىدىن خىتاي دۆلىتىنىڭ ھامىيلىقىدا داۋام قىلغان دۆلەت تېررورىزمى، دۆلەت زوراۋانلىقى، جۈملىدىن ھۆكۈمەت خادىملىرىنىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ ئۆيلىرىگە مەجبۇرىي بېسىپ كىرىش، ئاياللارنىڭ ھىجابلىرىنى مەجبۇرىي قايرىپ ئېچىشتەك قىلمىشلىرى ھېچقاچان تىلغا ئېلىنمىغان. خىتاي دۆلىتى ئىجرا قىلىۋاتقان زوراۋانلىق قىلمىشلىرىنىڭ ئالدىدا ئۇيغۇرلارنىڭ قارشىلىق كۆرسىتىشى بەكمۇ كىچىك ئىشلار بولۇپ، ئۇيغۇرلارنىڭ ئومۇمىي نوپۇسىدىن ئېپ ئېيتقاندىمۇ بۇ كىشىلەرنىڭ ۋە قارشىلىق ھەرىكەتلىرىنىڭ سانى تىلغا ئېلىشقىمۇ ئەرزىمەيدىكەن. بۇ ھەقتە سۆز بولغاندا رەھىمە مەخمۇت خىتاي ھۆكۈمىتى تەكىتلەۋاتقان نەسەبىنى ئۈزۈپ تاشلاش، يىلتىزىنى كېسىپ تاشلاش دېگەن باش يېتەكچى ئىدىيەنىڭ نۆۋەتتە لاگېر سىستېمىسىنى مەركەز قىلغان ھالدا بىر پۈتۈن خەلقنى يوق قىلىشقا خىزمەت قىلىۋاتقانلىقىنى ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى يانۋاردا ئاخىرقى قېتىم ئۆيدىكىلىرى بىلەن تېلېفوندا سۆزلەشكەندە، ئەسسالامۇئەلەيكۇم دېگەن سۆزگە جاۋاب بېرەلمىگەن ئاكىسىنىڭ بىزنى خۇداغا تاپشۇرغىن، بىزمۇ سىلەرنى خۇداغا تاپشۇرايلى دېگەنلىكىنى، بۇنىڭ ھازىر ھەممىلا ئۇيغۇر ئۈچۈن ئورتاق نىدا بولۇپ قالغانلىقىنى، ئۇيغۇرلارنىڭ ئەنە شۇ يوسۇندا ھازىر ئۆزلىرىدىكى دىنىي ۋە مىللىي كىملىكنى چۆرۈۋېتىشكە مەجبۇرلىنىۋاتقانلىقىنى ئەسكەرتتى. camps and all these detention centers. پروفېسسور جوئاننې سىمىس بۇنىڭغا قوشۇمچە قىلىپ، نۆۋەتتە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئىسلام دىنىنى ۋاسىتە قىلىپ تۇرۇپ، ئۇيغۇرلارنىڭ مىللىي ۋە دىنىي كىملىكىنى پۈتۈنلەي ئۆچۈرۈۋېتىشكە ئاتلانغانلىقىنى، خىتاي ئېيتىۋاتقان تېررورلۇقنىڭ ئەمەلىيەتتە ئىسلام دىنى بىلەن باغلىنىشلىق بولغان ئەڭ ئەقەللىي قائىدە-يوسۇنلار ئىكەنلىكىنى تىلغا ئالدى. Spontaneous retaliatory action against state violence, state violence conducted in the context of the People's War on شۇ قاتاردا نورۋېگىيەدىكى ئۇيغۇر زىيالىيلىرىدىن ئابدۇۋەلى ئايۇپ ئۆزىنىڭ كەچمىشلىرىگە بىرلەشتۈرگەن ھالدا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلاردىكى مەسچىت ۋە مازار قاتارلىق دىنىي مۇئەسسەسەلەرنى نىشانلىق ۋەيران قىلىۋاتقانلىقىنى، كېيىنچە بۇنىڭغا يانداشتۇرۇپ ئۇيغۇر تىلىنى يوقىتىشنىڭ ئومۇميۈزلۈك باشلانغانلىقىنى، ئۆزى بۇ جەرياندا شاھىت بولغان ۋەقەلەر ھەمدە دۇچ كەلگەن رىيازەتلەر ھەققىدە سۆز قىلىپ، مەن ئۈچۈن ئۇيغۇر تىلى مېنىڭ بارلىقىم ھېسابلىنىدۇ. مەن تۇتقۇندىن چىققان بىلەن روھىي جەھەتتىكى ئىسكەنجە ھەر قاچان ماڭا ھەمراھ بولۇپ كەلمەكتە، دېدى. شۇنداقلا بۇ ئارقىلىق لاگېرلارغا قامالغان ئىنسانلارنىڭ ئۇ جايدىن چىقالىغان ھالەتتىمۇ قانداق بىر ھالدا تۇرمۇش كەچۈرىدىغانلىقىدىن بېشارەت بەردى. It is not the part of who am I, it's the whole of who am I. It is my spirit. That was Abduwali Ayub. ئۇيغۇرلار ئۆتكەن ئون يىل جەريانىدا يوقىتىپ قويغان مەنىۋىيەت ھالقىلىرىنىڭ بىرى مەشرەپ بولۇپ، ئۇيغۇر ئەۋلادلىرىغا كۆپلىگەن ئىجتىمائىي ساۋاتلارنى، شۇنداقلا ئۇيغۇر مۇزىكا مەدەنىيىتىنى جانلىق شەكىلدە يەتكۈزۈپ كەلگەن. بۇ ھەقتە سۆز بولغاندا مۇھاكىمە ئىشتىراكچىلىرى بۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك ئەھۋاللارنى ئەسلەپ ئۆتتى. شۇ يوسۇندا ئۇيغۇرلار ئۆزلىرىنىڭ تىلى، ماددىي ۋە مەنىۋى مەدەنىيىتى، كىملىكى، دىنىي ئېتىقادى، شۇنداقلا كېيىنكى ئەۋلادلىرىنى بىر بىرلەپ يوقىتىپ قويۇۋاتقانلىقىنى، شۇنداق تۇرۇپمۇ مۇشۇ ھالقىلارنىڭ ھەممىسىدە ئۇتۇق قازانغان خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ تەربىيەلەش مەركەزلىرىنىڭ تاقالغانلىقىنى جاكارلىغانلىقى توغرىسىدا سۆز بولغاندا، مانچېستېر ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ پروفېسسورى رايان سام بۇنىڭدىكى بەزى ئاچقۇچلۇق ئامىللار ھەققىدە توختىلىپ ئۆتتى. ئۇنىڭ قارىشىچە، كۆپ قىسىم تەربىيەلەش مەركەزلىرى راستلا تاقالغان. ئەمما بۇ جايلارغا قامالغان تۇتقۇنلار بۇ ئورۇنلار تاقىلىشتىن بۇرۇنلا مىڭلاپ ھۆكۈم كېسىلىپ تۈرمىلەرگە ئېلىپ كېتىلگەن، قالغانلىرى بولسا مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىشقا يۆتكەلگەن. ئەنە شۇ تەرىقىدە بۇ ئورۇنلارنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتى ئۈچۈن بەك چوڭ ئەھمىيىتى قالمىغانلىقتىن، ئۇلار تاقىۋېتىلگەن ياكى باشقا مۇئەسسەسەلەرگە ئالماشتۇرۇلغان. شۇڭا بۇ مەركەزلەرنىڭ تاقىلىشى ئەمەلىيەتتە ئۇيغۇرلار ئۈچۈن ھېچقانچە خۇش خەۋەرمۇ بولالمىغان. مەلۇم بولۇشىچە ئۇيغۇرلار ئەنە شۇ تەرىقىدە ئۆزلىرىگە تەۋە بولغان ماددىي ۋە مەنىۋى بايلىقلىرىدىن پۈتۈنلەي ئايرىلىپ بولغان بولسىمۇ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدىكى قىرغىنچىلىقى ھېچ توختىماستىن داۋام قىلماقتا ئىكەن.

ئالدىنقى قېتىملىق پروگراممىمىزدا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارنى ئاتالمىش جۇڭخۇا كىملىكىگە، مۇنداقچە ئېيتقاندا، خىتاي كىملىكىگە سىڭدۈرۈۋېتىشنى تېزلىتىش ئۈچۈن ئۇيغۇرلارنىڭ دىنىي ئېتىقادىنى يوقىتىشقا ئۇرۇنۇۋاتقانلىقى ھەققىدە توختالغان ئىدۇق. چەت ئەللەردىكى سىياسىي پائالىيەتچىلەر ۋە دىنىي زاتلار خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قارىتا قاتتىق قوللۇق بىلەن ئىجرا قىلىۋاتقان ئىسلام دىنىنى خىتايچىلاشتۇرۇش سىياسىتىنى خىتاينىڭ ئىسلام دىنىغا ئۇرۇش ئېچىشى دەپ قارىماقتا. ئىگىلىشىمىزچە، ئىسلام دىنىنىڭ مۇقەددەس كىتابى قۇرئان كەرىمنىڭ مۇھەممەد سالىھ ھاجىم تەرىپىدىن تەرجىمە قىلىنغان ۋە ئۇيغۇرلار تەرىپىدىن بىردەك قوبۇل قىلىنغان ئۇيغۇرچە تەرجىمىسى مەۋجۇت بولسىمۇ، ئەمما كېيىنكى يىللاردا خىتاي ھۆكۈمىتى قۇرئان كەرىمنى قايتىدىن ئۇيغۇر تىلىغا تەرجىمە قىلىش تۈرىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ، ئەسلىدىكى ئۇيغۇرچە تەرجىمىسىدىكى خېلى كۆپ بايانلارغا ئۆزگەرتىش ياكى تۈزىتىش كىرگۈزگەنلىكى مەلۇم. ئۇنىڭدىن باشقا كېيىنكى يىللاردا مەسچىت، جامەلەرنىڭ سىمۋول خاراكتېرلىك قۇببە، مۇنارلىرى ئېلىۋېتىلگەن. ئىسلام دىنىنىڭ مىزانى بويىچە، مەسچىت ئىچىدە جانلىقلارنىڭ رەسىمىنى ئېسىش چەكلەنگەنلىكىگە قارىماستىن، خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ باش سېكرېتارى شى جىنپىڭنىڭ رەسىمى مەسچىتلەرگە ئېسىلغانلىقى مەلۇم. ئۇيغۇر رايونىدا دىنىي بىلىم بېرىدىغان ئۇستازلار، ھەتتا ئۆز ئۆيىدە ئىسلامنىڭ پەرزلىرىنى ئادا قىلىپ كېلىۋاتقان ئاتا ئانىلارمۇ ھەر خىل ئاتالمىش جىنايەتلەر بىلەن تۇتقۇن قىلىنغانلىقتىن، بالىلارنىڭ ئائىلىدە ئاتا ئانىلىرىدىن، مەھەللىدە دىنىي ئۇستازلاردىن توغرا ئىسلامىي بىلىملەرنى ئۆگىنىشى، مۇسۇلمانلىق ئەنئەنىسى بويىچە تەربىيەلىنىشىدىن سۆز ئاچقىلى بولمايدىغان ھالەت شەكىللەنگەن. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئىجرائىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى ئىلشات ھەسەن ئەپەندى زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ، خىتاي ھۆكۈمىتى يۈرگۈزۈۋاتقان ئىسلام دىنىنى خىتايچىلاشتۇرۇش سىياسىتىنىڭ يۈرگۈزۈش ئۇسۇللىرى ھەققىدە توختالدى.
ئۇيغۇر دىيارىدا، يەنى شەرقىي تۈركىستاندا ئىسلامنى خىتايلاشتۇرۇشنىڭكى تىپىك ئۇسۇللىرى نېمە بولدى دېگەن ۋاقتىدا، بىرىنچىدىن، مىچىتنىڭ ئىچىگە خىتاينىڭ بايرىغىنى ئېسىش، مىچىتتا ھەتتاكى بايراق چىقىرىش مۇراسىمى ئۆتكۈزۈش، مىچىتنىڭ ئىچىدە خۇتبىدە خىتاينىڭ سىياسىتىنى تەشۋىق قىلىش، شى جىنپىڭغا مەدھىيە قىلىش، يەنە بەزىدە ھەتتاكى زىكىر-دۇئا قىلغان ۋاقتىدا شى جىنپىڭغا خىتاي دەۋلىتىگە دۇئا قىلىش، قاتارلىق بىمەنىلىك ھەمدە ئىسلامغا بولغان ھاقارەتنى ئېلىپ كەلدى. يەنە بىر جەھەتتىكى خىتاينىڭكى ئىسلامنى خىتايلاشتۇرۇشنىڭكى تىپىك كۆرۈنۈشى بولسا قۇرئاننى قايتا خىتايچىغا، ئۇيغۇرچىغا قايتا تەرجىمە قىلىش. بۇ تەرجىمە قىلىشى تەرجىمە ئەمەس، ئەمەلىيەتتە بۇرمىلاش. بۇنىڭ باشلىنىشى ئىككى مىڭ ئون ئالتىدىن كېيىنكى ئۇيغۇرنىڭ داڭلىق يەنە ئىسلام ئالىمى بولغان مۇھەممەد سالى ھاجىمنى لاگېرغا ئەكىرىپ ئۆلتۈرۈپ ئۆلۈگىنى ئاچىقىپ بەرگەندىن كېيىن شۇ ئارىلىقلاردا مۇھەممەد سالى ھاجىمنىڭ تەرجىمە قىلغان قۇرئان نۇسخىنى پۈتۈنلەي خىتاي يىغىۋېلىش شۇ ئارقىلىق بۇ كونا تەرجىمە قىلىنغان قۇرئاننى يوق يوقىتىش، ئۇنىڭدىن كېيىن يېڭىدىن خىتاي تەشكىللىگەن خىتاي ئۇسۇلىدىكى بۇرمىلاش تەرجىمىسى مېنىڭ بىلىشىمچە تەييار بولۇپ نەشر قىلىندى. ھەتتاكى مىچىتلاردا يەنە تەتبىقلايدىغانغا مەخسۇس خىتاينىڭ ھۆججەتلىرى كىتاب قىلىنىپ چىقىرىلدى. بۇ دېمەكلىك خىتاي ئىسلامنى خىتاي كومپارتىيىنىڭكى سىياسىتىنىڭ بىر تەشۋىقات قورالى قىلىپ ئىشلىتىۋاتىدۇ. بۇ ئىسلام دۇنياسىغا، مۇسۇلمان دۇنياسىغا يەنە پۈتۈن دۇنيادىكى ئىسلام مۇسۇلمان ئۈممەتكە قىلىنغان ھاقارەت، جەڭ ئېلان، دەپسەندىچىلىك. ئامېرىكىدىكى خىتاي ۋەزىيەت ئانالىزچىلىرىدىن چىكاگو ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ تەكلىپلىك پروفېسسورى، كىشىلىك ھوقۇق ئادۋوكاتى تېڭ بياۋ ئەپەندى ئىلشات ئەپەندىنىڭ ئېيتقانلىرىغا تولۇقلىما قىلىپ مۇنداق دېدى. Chinese government has
خىتاي ھۆكۈمىتى مەقسەتلىك ھالدا ئۇيغۇر زىيالىيلىرىنى تۇتقۇن قىلدى، تارىخ، مەدەنىيەت تەتقىقاتچىلىرىنى باشتا تۇتقۇن قىلدى، ئىماملار، ئۇنىۋېرسىتېت پىروفېسسورلىرى، ئۇيغۇر مەدەنىيىتى ۋە دىنىي ئېتىقادىنى قوغداپ قېلىش ئۈچۈن ماددىي كۈچ چىقىرالايدىغان سودىگەرلەرنى تۇتقۇن قىلدى. بۇلارنىڭ ھەممىسى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر جەمئىيىتىنى يېتەكلەپ مېڭىۋاتقان سەرخىللىرىنى يوقىتىش، ئۇلارنىڭ ئۇيغۇر خەلقىنىڭ مىللىي دىنىي ھېسسىياتىغا كۆرسىتىدىغان تەسىرىنى چەكلەش پىلانىنىڭ بىر قىسمى ئىدى.

بۇ يەردە ئىسلام بىرلا بولىدۇ خەلقئارا بويىچە. ئۇ خىتايچە ئىسلام، ئەرەبچە ئىسلام، تۈركچە ئىسلام دەيدىغان بۇنداق ئۇقۇم مەۋجۇت ئەمەس. بۇنى ئۇ خىتايلاشتۇرۇش دېگەن بىمەنىلىك. خىتاي ئۇيغۇرنىڭكى سەرخىللىرىنى، مەيلى دىنىي ئۆلىما بولسۇن، مەيلى جەمئىيەت ئەربابلىرى بولسۇن، مەيلى چوڭ زىيالىي بولسۇن ياكى ساخاۋەتچى بولسۇن، ھەممىسىنى تۈرمىلەرگە سولاپ، لاگېرلارغا بەزىلىرىنى ھەتتا ئۆلتۈرۈپ ئۆلۈگىنى ئاچىقىپ بەردى. بۇ يەردىكى مەقسەت بىر مىللەتنىڭكى مەدەنىيەت، ئۇ مىللەتنىڭ ئېتىقادى، ئۇ مىللەتنىڭكى پۈتۈن كىملىكىنى گۈللەندۈرۈپ، داۋاملاشتۇرۇپ، كەلگۈسى ئەۋلادلارغا يەتكۈزىدىغان بۇ ئۇنىڭكى ئۇنى بىر مەدەنىيەت خاراكتېرىگە شەرھلەپ، كۆتۈرۈپ، تەرەققىي قىلدۇرىدىغان شۇ مىللەتنىڭ سەرخىللىرى. بۇلارنى يوقىتىش ئارقىلىق خىتاي دىنىي ئالىملىرىمىزنى. يوقىتىش ئارقىلىق ئۇيغۇرنىڭكى مەدەنىيىتىنىڭ ئەربابلىرىنى، سەرخىللىرىنى تۇتۇش ئارقىلىق ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنى بۇرمىلاپ، ئۇنى ئۆزگەرتىپ خىتايلاشتۇرۇشنىڭكى بىر يولى. ئۇيغۇرنىڭ سەرخىللىرىنى يوقىتىش ئارقىلىق ئۇيغۇرلارنى بىر گومۇش ھالەتتە قويۇپ، شۇ ئارقىلىق ئۇيغۇر مىللىتىنى پۈتۈنلەي يوقاتماقچى.
خىتاي ھۆكۈمىتى ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلىدىن باشلاپ ئۇيغۇرلارنى كەڭ كۆلەملىك تۇتقۇن قىلىپ لاگېرلارغا قاماش بىلەن بىر ۋاقىتتا ئىسلام دىنىغا قارىتا خىتايچىلاشتۇرۇش سىياسىتىنى كەڭ قانات يايدۇرغان ئىدى خىتاينىڭ ئورگان گېزىتى بولغان شىنجاڭ گېزىتىنىڭ ئوتتۇزىنچى ئاپرېل بەرگەن خەۋىرىگە قارىغاندا ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ رەئىسى ئەركىن تۇنىياز پۈتۈن دۇنيادىكى مۇسۇلمانلار ئىككىنچى ماي كۈنى روزا ھېيتنى ئۆتكۈزۈشكە تەييارلىق قىلىۋاتقان بىر پەيتتە ئۈرۈمچىدىكى نوغاي مەسچىتى ۋە ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق ئىسلام جەمئىيىتىدە زىيارەتتە بولغان ئەركىن تۇنىياز زىيارەت جەريانىدا ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ ئورۇنلاشتۇرۇش تەلىپىگە ئاساسەن شىنجاڭدا ئىسلام دىنىنى خىتايچىلاشتۇرۇش يۆنىلىشىدە قەتئىي چىڭ تۇرۇپ شىنجاڭدا ئىسلام دىنىنى سوتسىيالىستىك جەمئىيەتكە تېخىمۇ ياخشى ماسلاشتۇرۇشقا ئاكتىپ يېتەكلەش كېرەك دەپ تەكىتلىگەن. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى دىنىي ئىشلار كومىتېتىنىڭ مۇدىرى تۇرغۇنجان ئالاۋۇدىن ئەپەندىمۇ بۇ ھەقتە پىكىر بايان قىلىپ مۇنداق دېدى.
خىتاي دىننى خىتايچىلاشتۇرىمىز دەپ چىڭ تۇرۇشتىكى مەقسەت ئاساسلىق ئۇيغۇرلارنىڭ دىنىي ئېتىقادىنى يوقىتىش. يەنى دىنىي ئېتىقاد يوقالغاندىن كېيىن دېمەك خىتايغا ئوخشاش بىر مىللەت بولىدىغان گەپ ئەمدى ئۇيغۇرلار. شۇنىڭ بىلەن ئۇيغۇرلار ئۆزىنىڭ تىلىنىمۇ، ئۆرپ ئادىتىنىمۇ ئۇنتۇپ خىتايلىشىدۇ دېگەن گەپ. يەنى ئۇيغۇرلارنى دىنسىزلاشتۇرۇش ۋە شۇ يول ئارقىلىق ئۇيغۇرلارنىمۇ ئىرقىي قىرغىنچىلىق بىلەن يوقىتىش. خىتاينىڭ مەقسىتى شۇ.
يۇتيۇب تورىدا خىتاي ۋەزىيىتى ھەققىدىكى ئانالىز پروگراممىلىرى بىلەن تونۇلغان، ھازىر ئامېرىكىنىڭ نيۇ يورك شەھىرىدە تۇرۇشلۇق تۇڭگان مىللىتىدىن بولغان مۇستەقىل ئانالىزچى ما جۈ بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى.
خىتايلارنىڭ مەقسىتى ئىنتايىن ئېنىق، ئۇ بولسىمۇ ئۇيغۇر مىللىتىنى پۈتۈنلەي يوق قىلىش. ئۇلار ئۇيغۇرلارنىڭ مىللىي ۋە دىنىي كىملىكىنى يوق قىلغاندىن كېيىن، ئاخىرىدا ئۇلارنى ھەتتا ئۆزىنىڭ مەدەنىيىتى بىلەن يۈزلىشىشكىمۇ جۈرئەت قىلالمايدىغان قىلىۋېتىشنى مەقسەت قىلغان. خىتايلارنىڭ ماڭا بويسۇنساڭ ياشايسەن، بويسۇنمىساڭ ئۆلىسەن دەيدىغان خاراكتېرى بار. خىتاي ھۆكۈمىتى ئىسلام دىنىنى خىتايچىلاشتۇرۇش سىياسىتى يۈرگۈزۈشتە پەقەت ئىسلام دىنىنى يوقىتىشنىلا ئەمەس، بەلكى تېخىمۇ مۇھىمى، ئۇيغۇرلارنىڭ مىللىي كىملىكىنى پۈتۈنلەي بەربات قىلىۋېتىشنى ئاساسلىق نىشان قىلغان. خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئىسلام دىنىنى خىتايچىلاشتۇرۇش سىياسىتىنى بۇ دەرىجىدە قاتتىق يۈرگۈزۈشىنىڭ سەۋەبىمۇ دەل مۇشۇ يەردە. تەتقىقاتچى جون ئېرگىن جىرومۇ شەرقىي ئاسىيا تەتقىقاتى ژۇرنىلىدا ئېلان قىلىنغان خىتاينىڭ مىللىي كىملىكى ۋە كىملىكلەرنى مەنبە قىلغان مەسىلىلەر سەرلەۋھىلىك تەتقىقات ماقالىسىدە خىتاي ھۆكۈمىتى ئىجرا قىلىۋاتقان سىياسەتلەرنىڭ ھەممىسىنىڭ ماھىيەتتە ئاتالمىش مىللىي مەسىلىنى ئاشۇ مىللەتلەرنى ئاسسىمىلياتسىيە قىلىپ تۈگىتىش ئارقىلىق ھەل قىلىش يەنى ئاسسىمىلياتسىيە سىياسىتىنى توسقۇنسىز داۋام قىلىش ئارقىلىق ئاشۇ ئاتالمىش مىللىي مەسىلىنى پەيدا قىلغۇدەك مىللەتلەرنى يوقىتىش ئىكەنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويغانىدى بۇ پروگراممىنى نۇرىمان تەييارلىدى. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەھبەرلىرى لوندوندىكى مۇستەقىل ئۇيغۇر سوت كوللېگىيەسى تەرىپىدىن ئۇيغۇرلارنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىققا ئۇچراۋاتقانلىقى ھەققىدىكى يەكۈننى يەنىمۇ كۆپ ياۋروپا دۆلەتلىرىگە قوبۇل قىلدۇرۇپ ئۇلارنىڭمۇ خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قىلىۋاتقان زۇلۇمىنى ئىرقىي قىرغىنچىلىق دەپ ئاتىشى ئۈچۈن ھەرىكەتكە ئۆتكەن ئۇلار بەشىنچى ماي كۈنى نورۋېگىيە ھۆكۈمىتى ۋە پارلامېنتىنىڭ ئەزالىرى ۋە كىشىلىك ھوقۇق ئورگان مەسئۇللىرى بىلەن كۆرۈشۈپ، بۇ ھەقتىكى تەلىپىنى ئوتتۇرىغا قويغان. تۆۋەندە بۇ تەپسىلىي ئۇچۇرنى گېرمانىيەدىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەكرەمدىن ئاڭلايسىلە. بەشىنچى مايدىن ئېتىبارەن نورۋېگىيە زىيارىتىنى باشلىغان دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەھبەرلىرى بۈگۈن نورۋېگىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى خادىملىرى، نورۋېگىيە پارلامېنت ئەزالىرى ۋە خەلقئارا كەچۈرۈم تەشكىلاتى، نورۋېگىيە تارمىقىنىڭ رەھبەرلىرى بىلەن كۆرۈشۈپ،

بۈگۈن ئالتىنچى ماي، نورۋېگىيە پايتەختى ئوسلودىن زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغان دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئەپەندى نورۋېگىيە زىيارىتىنىڭ ئىككىنچى كۈنىدە ئېلىپ بارغان پائالىيەتلىرىنىڭ تېخىمۇ مول مەزمۇنلۇق ھەم نەتىجىلىك بولغانلىقىنى تىلغا ئالدى. بۈگۈن نورۋېگىيە زىيارىتىمىزنىڭ ئىككىنچى كۈنىسى ناھايىتى مۇۋەپپەقىيەتلىك ئۆتتى. بۈگۈن

ئەكېلىش كېرەكلىكى، ئۇيغۇر مۇھاجىرلار مەسىلىسىگە ئوخشايدىغان كۆپ تەرەپلىمىلىك مەسىلىلەر ھەققىدە سۆھبەتلىرىمىز بولدى. ئۇنىڭدىن كېيىن خەلقئارا كەچۈرۈم قىلىش تەشكىلاتى بىلەن بىللە نورۋېگىيە ھۆكۈمەتلىرىنى، پارلامېنتلىرىنى تېخىمۇ قانداق شەكىلدە جىددىي بىر ھەرىكەتكە ئۆتكۈزۈش مەسىلىلىرى ھەققىدە يىغىنىمىز بولدى. ئۇنىڭدىن كېيىن پارلامېنتتا ئايرىم-ئايرىم ئۈچ سىياسىي پارتىيەنىڭ پارلامېنت ئەزالىرى، ئەمەلدارلىرى بىلەن ئۇچرىشىشىمىز بولۇپ ئۆتتى ۋە ئۇيغۇر دوستلۇق گۇرۇپپىسىنى قۇرۇش نورۋېگىيە پارلامېنتىدا. ۋە شۇنداقلا نورۋېگىيە پارلامېنتىدىن مەجبۇرىي ئەمگەككە ئائىت قانۇنلارنى چىقىرىش، ئۇيغۇر مۇھاجىرلارنى قوللاش قىلىش مەسىلىلىرى ھەققىدە ناھايىتى كەڭ دائىرىلىك قوللاش پىكىرلىرىگە ئىگە بولدۇق. زىيارىتىمىزنىڭ ئىككىنچى كۈنىسى ناھايىتى ياخشى، مۇۋەپپەقىيەتلىك ئۆتتى. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى پىروگرامما يېتەكچىسى زۇمرەتئاي ئۇيغۇرمۇ بۇ قېتىمقى ئۇچرىشىشتا ئوتتۇرىغا قويۇلغان مەزمۇنلار ھەققىدە توختىلىپ ئۆتتى. بۈگۈن بىزنىڭ نورۋېگىيەدىكى ئىككىنچى كۈنلۈك پائالىيىتىمىزنى مۇۋەپپەقىيەتلىك ئاخىرلاشتۇردۇق. بۈگۈن يىغىنلىرىمىزدا شۇ بۇ خەلقئارا كەچۈرۈم تەشكىلاتى بىلەن كۆرۈشتۇق. ئۇنىڭدىن كېيىن نورۋېگىيە پارلامېنتىنىڭ ئۈچ ئوخشىمايدىغان پارتىيەلىرىنىڭ ئەزالىرى بىلەن كۆرۈشتۇق. لىبېرال پارتىيەسى، يېشىل پارتىيەسى ۋە سوشال پارتىيەسى. بۇلار بىلەن كۆرۈشكەن چاغدا ھەمدە مۇشۇ نورۋېگىيەدىكى پارلامېنت ئۇيغۇرلار ئۈچۈن نېمە ئىش قىلىپ بېرەلەيدۇ دەپ بىز كونكرېت شەكىلدە تەلەپلىرىمىزنى ئوتتۇرىغا قويدۇق. ئۇ تەلەپلىرىمىزنىڭ ئەڭ مۇھىم بىرسى مۇشۇ نورۋېگىيە پارلامېنتىنىڭ ئىچىدە ئۇيغۇر دوستلۇق گۇرۇپپىنىڭ بىرنى قۇرۇشىغا بۇ دوستلۇق گۇرۇپ قۇرۇش تەكلىپىمىزنى ناھايىتى قىزغىن قارشى ئالدى ھەم مۇشۇ گۇرۇپنى قۇرۇشقا تىرىشىمىز دەپ بىزگە ۋەدە بەردى ئەنىڭدىن كېيىن يەنە بىر مۇھىم مەسىلىسى نورۋېگىيەدە ئالدىمىزدىكى ئايلاردا لاگېر شاھىتلىرىنى ئەكېلىپ نورۋېگىيە پارلامېنتىنىڭ ئىچىگە كونفېرانس شەكلىدە بىر ئۆتكۈزۈش ئۇنىمۇ تەكلىپ قويدۇق

ھەم يەنە بىرسى مۇشۇ ئۇيغۇرلار توغرىلىق تەييارلىغان دوكلاتنى چوقۇم چىقىرىش. بۇ قېتىمقى پائالىيەتكە دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى فوندىنىڭ رەئىسى ئابدۇجېلىل ئەمەت ئەپەندىمۇ قاتناشقان بولۇپ، ئۇ سۆھبەتلەر ئەسناسىدا نورۋېگىيە ھۆكۈمەت خادىملىرىنىڭ ئۇيغۇرلار مەسىلىسىگە ئالاھىدە كۆڭۈل بۆلىدىغانلىقىنى ئىپادە قىلغانلىقىنى ۋە بۇ ھەقتە ۋەدىلەر بەرگەنلىكىنى ئەسكەرتتى. نورۋېگىيەدىكى ئۇچرىشىشلار ناھايىتى ياخشى كېتىۋاتىدۇ بۈگۈن نورۋېگىيەنىڭكى پارلامېنتىدا ئايرىم ئايرىم پارتىيەلەرنىڭكى باشلىقلىرى بىلەن ئۈچ قېتىم سۆھبەت بولدى ۋە خەلقئارا كەچۈرۈم تەشكىلاتىنىڭكى مەسئۇللىرى بىلەن سۆھبەت بولدى تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى بىلەن سۆھبەت بولدى ۋە ئۇلاردىن بىزنىڭ كۈتىدىغان تەلەپلىرىمىزنى ۋە ئۇلارنىڭكى بىزگە نېمە قىلىپ بېرەلەيدىغانلىقىنى ناھايىتى ئەتراپلىق ھالەتتە سۆزلىشىپ بۇلارنىڭكى ۋە ۋەدىلىرىنى ئالدۇق بۇ سۆھبەت ناھايىتى ياخشى ئۆتتى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەھبەرلىرىنىڭ بۇ پائالىيەتلىرىگە يېقىندىن ھەمدەمدە بولغان نورۋېگىيە ئۇيغۇر كومىتېتىنىڭ رەئىسى بەختىيار ئۆمەر ئەپەندى بولسا بۇ ئىككى كۈنلۈك پائالىيەت ھەققىدىكى قاراشلىرىنى خۇلاسە قىلىپ ئۆتتى. رەئىسىمىز دولقۇن ئەيسا ئەپەندى باشچىلىقىدىكى ئۈچ كىشىلىك گۇرۇپپىنىڭكى بۈگۈن نورۋېگىيە زىيارىتى ئىككىنچى كۈنىمۇ ناھايىتى غەلىبىلىك ھەم خۇشاللىنارلىق دەرىجىدە ناھايىتى ياخشى ئاياغلاشتى. ھازىر پارلامېنت بىناسىدىن چىقىپ، جامائەت بىلەن كۆرۈشۈشكە ماڭدى. ئەنىڭدىن كېيىن سۆھبەتلەر ناھايىتى جىددىي داۋاملاشتى. بۇ يەردىكى بىر ئاساسلىق تېما بولسا شۇ ئەنگلىيەدە ئېچىلغان ئۇيغۇر سوتىنىڭ ھۆكمىنى ھەر قايسى دۆلەتلەردە قانداق قىلىپ ئىجرا قىلىش، ئۇيغۇر مۇھاجىرلار مەسىلىسى، ئەنىڭدىن كېيىن خىتاينىڭكى ھەر قايسى دۆلەتلەردىكى. قارا قولى، ئەنىڭدىن كېيىن خىتاينىڭ تەسىرى ھەم ئۇيغۇرلارغا بولغان ھەر خىل بېسىم سىياسەتلىرىنى قانداق قىلىپ يوقىتىش قاتارلىق بىر مۇنچە تېمىلار بولدى. بۈگەن كەچتە ئەمدى موس شەھەردە يېڭى ئېچىلغان مەسچىتىمىزنىڭ جامائىتى بىلەن كۆرۈشۈپ، بۇ مەسچىتنى تەبرىكلىگەچ جامائەت بىلەن سۆھبەت ئورۇنلاشتۇردۇق. بىز ھازىر دولقۇن ئاكامنى ئاشۇ يەرگە ئېلىپ كېتىۋاتىمىز. ئىككى كۈنلۈك بۇ سۆھبەت ناھايىتى جىددىي داۋاملاشتى. كۆرۈشىدىغان ئورۇنلار ناھايىتى جىق بولغانلىقى ئۈچۈن ھەتتا ھەتتا ئارىلىقتا ئون مىنۇت، يىگىرمە مىنۇت ئۇياقتىن بۇياققا يۈگرەپ دېگۈدەك بېرىپ ناھايىتى جىددىي بىر كۆرۈشۈش بولدى. ناھايىتى ھارغىن، لېكىن ناھايىتى خۇشاللىق بىر سۆھبەت ئېلىپ بېرىلدى. قەدىرلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەھبەرلىرىنىڭ نورۋېگىيە زىيارىتى توغرىسىدا قىسقىچە مەلۇمات بەردۇق. گېرمانىيەدىن ئەكرەم ئاڭلاتتى. مەلۇم بولۇشىچە، BDT كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارىنىڭ ئۇيغۇر ئېلىنى زىيارەت قىلىدىغانلىقى ھەققىدىكى خەۋەر تارقالغاندىن كېيىن، تۈركىيەدىكى بىر قىسىم ئۆكتىچى پارتىيەلەر ئۆزلىرىنىڭمۇ ئۇيغۇر ئېلىنى زىيارەت قىلىپ، ئۇ يەردىكى ئەمەلىي ئەھۋالنى كۆرۈش نىيىتى بارلىقىنى، شۇڭا خىتاي ھۆكۈمىتىگە بۇ ھەقتىكى تەلەپلىرىنى

بىر ھەيئەتنىڭ بۇ يىل بەشىنچى ئاينىڭ ئاخىرىدا ئۇيغۇر دىيارىنى زىيارەت قىلىشىغا رۇخسەت قىلىشى تۈركىيەدىكى ئۆكتىچى پارتىيەلەرنىمۇ ھەرىكەتكە ئۆتكۈزدى. تۈركىيەدىكى بەزى سىياسىي پارتىيەلەرمۇ خىتاينى تۈركىيەدىكى ھەرقايسى سىياسىي پارتىيە ۋەكىللىرىدىن تەركىب تاپقان ھەيئەتنىڭ ئۇيغۇر ئېلىدە تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىشىغا رۇخسەت قىلىشىنى تەلەپ قىلدى. تۈركىيە ھۆكۈمىتى قوللاۋاتقان ئۆكتىچى پارتىيەلەردىن بولغان بۈيۈك بىرلىك پارتىيەسى رەئىسى مۇستافا دەستىچى ئەپەندى ھۆكۈمەتكە قارشى ئۆكتىچى پارتىيەلەردىن ئىيى پارتىيەسىنىڭ تۈركىي مىللەتلەرگە مەسئۇل مۇئاۋىن رەئىسى پارلامېنت ئەزاسى فاھرەتتىن يوقۇش ئەپەندى ۋە كېلەچەك پارتىيەسىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى سابىق پارلامېنت ئەزاسى سەلچۇق ئۆزداغ ئەپەندىلەر بۇ ھەقتىكى سوئالىمىزغا جاۋاب بېرىپ، ئۆكتىچى پارتىيەلەر ئوتتۇرىسىدىكى ھەمكارلىقنى كۈچەيتىپ، خىتايدىن شەرقىي تۈركىستانغا بېرىپ تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىشنى تەلەپ قىلىدىغانلىقىنى، شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسىنى ھەل قىلىشنىڭ يوللىرىنى ئىزدەيدىغانلىقىنى تەكىتلەشتى. بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان ئۈچىنچى يىلى قۇرۇلغان كۈندىن تارتىپ ئۇيغۇر دەۋاسىنى ئىزچىل قوللاپ كېلىۋاتقان بۈيۈك بىرلىك پارتىيەسىنىڭ رەئىسى، پارلامېنت ئەزاسى مۇستافا دەستىچى ئەپەندى تېلېفون زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ، پارتىيەسىنىڭ بۇندىن كېيىن شەرقىي تۈركىستان دەۋاسىنى تېخىمۇ كۆپ قوللايدىغانلىقىنى، تۈركىيەدىكى باشقا سىياسىي پارتىيەلەر بىلەن بۇ توغرىلىق ھەمكارلىقنى كۈچەيتىپ، ھەل قىلىش يوللىرىنى ئىزدەۋاتقانلىقىنى بايان قىلىپ، مۇنداق دېدى. شەرقىي تۈركىستان بىز ئۈچۈن ئىنتايىن مۇھىم ۋەتەندۇر. ئەپسۇسكى تېخىگىچە خىتاينىڭ ئىشغالى ئاستىدا. خىتاينىڭ بېسىم سىياسىتى بۈگۈنكى كۈندە ئىرقىي قىرغىنچىلىققا ئايلاندى. بىز ھەر دائىم تاجاۋۇزچى خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستاندىن دەرھال چىقىپ كېتىشى كېرەك ئىكەنلىكىنى تەكىتلەپ كېلىۋاتىمىز ھەمدە تۈركىيەدىكى شەرقىي تۈركىستان ئاممىۋى تەشكىلاتلىرىنى قوللاپ كېلىۋاتىمىز. بۇندىن كېيىن تېخىمۇ بەك قوللايمىز. بۇندىن كېيىن تېخىمۇ كۆپ سىياسىي پارتىيە ۋە ئاممىۋى تەشكىلاتلار بىلەن بۇ ھەقتە ھەمكارلىقنى كۈچەيتىپ، ھەل قىلىشنىڭ يوللىرىنى ئىزدەيمىز. چۈنكى بۇ مەسىلە تۈركىيەمىزنىڭ مىللىي مەسىلىسىدۇر. قىممەتلىك رادىيوئاڭلىغۇچىلار! پارلامېنت ئەزاسى فاھرەتتىن يوقۇش ئەپەندى ئۇيغۇر دەۋاسىنىڭ پارتىيەسىنىڭ مىللىي دەۋاسى ئىكەنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ مۇنداق دېدى. ئۇيغۇرلار ۋەتەن ئىچىدىلا ئەمەس، چەت ئەللەردىمۇ ئېغىر بېسىم ئاستىدا ياشىماقتا. بۇ ھەقتە بىز تەپسىلىي كىشىلىك ھوقۇق دوكلاتى تەييارلاپ، كىتاب ھالىدا نەشر قىلدۇرۇپ تارقاتتۇق. بىز بۇ ئارقىلىق شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسىنى تۈركىيەنىڭ كۈن تەرتىپىدە تۇتۇپ تۇرۇشقا تىرىشىۋاتىمىز. بۇ ھەقتە پەقەتلا ياخشى پارتىيەسىلا ئەمەس، كېلىچەك پارتىيەسى، بۈيۈك بىرلىك پارتىيەسىمۇ شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسىگە ئىزچىل ھالدا كۆڭۈل بۆلۈپ، شەرقىي تۈركىستاندىكى كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىنى يوق قىلىش، شەرقىي تۈركىستاندىكى خىتاي زۇلمىغا خاتىمە بېرىشكە تىرىشىۋاتىدۇ. مەن رادىيو ئارقىلىق ئۇيغۇر قېرىنداشلىرىمىزغا شۇنى دېمەكچىمەنكى، شەرقىي تۈركىستان مۇستەقىللىققا ئېرىشكىچە، بىز شەرقىي تۈركىستان دەۋاسىنى قوللايمىز. فاھرەتتىن يوقۇش ئەپەندى ئۇيغۇر ئېلىنىڭ بېسىۋېلىنغان زېمىن ئىكەنلىكىنى، خىتاينىڭ بۇ يەردە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت سادىر قىلىۋاتقانلىقىنى، بۇنى ھەر قانداق سورۇندا، بولۇپمۇ تۈركىيە پارلامېنتىدا ئىزچىل ھالدا ئوتتۇرىغا قويۇپ كېلىۋاتقانلىقىنى بايان قىلدى. ئۇ مۇنداق دېدى. بىلىيورۇز كى، دوغۇ تۈركىستان بىر چىن توپراغى دېيىل. بىر ھەپىمىز بىلىيورۇز كى. ھەممىمىز شەرقىي تۈركىستاننىڭ خىتاي زېمىنى ئەمەسلىكىنى بىلىمىز. بۈگۈن خىتاي شەرقىي تۈركىستاننى شىنجاڭ دەپ ئاتايدۇ. مەزكۇر ئاتالغۇ خىتايچە بولۇپ، يېڭى زېمىن دېگەن مەنىنى بىلدۈرىدۇ. شەرقىي تۈركىستان قەدىمىي تۈرك زېمىنىدۇر. بۇ تۈرك زېمىنى ھازىر خىتاينىڭ تاجاۋۇزى ئاستىدا تۇرماقتا. مىليونلىغان ئۇيغۇر، قازاق ۋە ئۆزبېك قېرىنداشلىرىمىز شەرقىي تۈركىستاندا خىتاي زۇلمىنىڭ ئاستىدا داد-پەرياد قىلماقتا. مەلۇم بولۇشىچە خىتاي شەرقىي تۈركىستاندىكى مەسچىتلەرنى ئېتىۋېتىپ ئىبادەت قىلىشنى پەقەتلا چەكلىگەن. قىسقىسى خىتاي تۈركىي خەلقلەرگە قارىتا ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئېلىپ بېرىۋاتىدۇ. بىز بۇلارنى ھەر سورۇندا تۈركىيە پارلامېنتىدا ئوتتۇرىغا قويۇشنى داۋاملاشتۇرىمىز. ئىي پارتىيەسى مۇئاۋىن رەئىسى فاھرەتتىن يوقۇش ئەپەندى

ھېچقانداق بىر تۈرك ئەۋلادى، مۇسۇلمان ئەۋلادى بۇ زۇلۇم كىمگە قىلىنسا قىلىنسۇن سۈكۈتتە تۇرالمايدۇ. زۇلۇم ئالدىدا سۈكۈتتە تۇرۇش زۇلۇمغا شېرىك بولغانلىق بولىدۇ. خىتاي ھازىر ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت ئىشلىمەكتە. بۇ جىنايەتنى توختىتىش ئۈچۈن باشقا پارتىيەلەر بىلەن بىرلىكتە ھەل قىلىش يوللىرىنى ئىزدەيمىز. تۈركىيەدىكى سابىق باش مىنىستىر ئەخمەت داۋۇتئوغلى قۇرغان كېلىچەك پارتىيەسىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى دوكتور سەلچۇق ئۆزداغ ئەپەندىمۇ ئۇيغۇر مەسىلىسىدە باشقا پارتىيەلەر بىلەن بولغان ھەمكارلىقنى كۈچەيتىپ، ئۇيغۇر مەسىلىسىنى ھەل قىلىشنىڭ يوللىرىنى ئىزدەۋاتقانلىقىنى تەكىتلەپ مۇنداق دېدى. سىزلەر چىنىن قاپىلارىنى ئاچىن. سىزلەر دوغۇ تۈركىستانىن قاپىلارىنى ئاچىن. دۇنياداكى خىتاي ھۆكۈمىتى بۇرۇندىن تارتىپ ئۇيغۇرلارغا بېسىم سىياسىتى ئېلىپ بارغانلىقىنى ئىنكار قىلىپ كەلمەكتە. بىزنىڭ تەلىپىمىز خىتاي شەرقىي تۈركىستاننىڭ ئىشىگىنى بىزگە ئاچسۇن. شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسىگە كۆڭۈل بۆلىدىغان بارلىق سىياسىي پارتىيەلەرنىڭ ۋەكىللىرىدىن تەركىپ. تاپقان ھەيئەت ئۆمىكى ئۇ يەردە تەكشۈرۈش ئېلىپ بارايلى. كىشىلىك ھوقۇق پائالىيەتچىلىرى ۋە مۇخبىرلارمۇ بارسۇن. لېكىن خىتاي بۇرۇندىن تارتىپ ھېچكىمنى شەرقىي تۈركىستانغا كىرگۈزمەيۋاتىدۇ. بۇ ھەقتە قايىل قىلارلىق مەلۇماتمۇ بەرمەيۋاتىدۇ. بىز كېلىچەك پارتىيەسى ھازىر بۇ مەسىلىنى ھەر سورۇندا داۋاملىق ھالدا ئوتتۇرىغا قويۇۋاتىمىز. ئەمما بىز باشقا ئۆك.

سىياسىي پارتىيەلەردىن بولۇپ، قۇرۇلغان كۈندىن تارتىپ تۈركىي مىللەتلەرنىڭ مەسىلىلىرىگە، بولۇپمۇ ئۇيغۇر مەسىلىسىگە ئالاھىدە كۆڭۈل بۆلۈپ كەلمەكتە. جازا لاگېرلىرى مەسىلىسى چىققاندىن كېيىنمۇ تۈركىيە پارلامېنتىدا ۋە باشقا سورۇنلاردا ئۇيغۇرلارنىڭ ھازىرقى ئېغىر ۋەزىيىتىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ كەلمەكتە. بۇ پروگراممىنى تۈركىيەنىڭ پايتەختى ئەنقەرەدىن ئەركىن تارىم تەييارلىدى. يۇقىرىدا ۋاشىنگتوندىن ئاڭلىتىش بېرىۋاتقان ئەركىن ئاسىيا رادىيوسى ئۇيغۇر بۆلۈمىنىڭ بىر سائەتلىك پروگراممىلىرىنى ئاڭلىدىڭلار. كېيىنكى ئاڭلىتىشىمىزدا كۆرۈشكىچە ئامان بولۇڭلار.